ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິໄລ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີກາ ນວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງໜູໃນກະເສດສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຕໍ່ຄົ ນພື້ນເມືອງອົດສະຕາລີຈາກການແຍກໂຕພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນຂາວຊຳເຮື້ອແບບໃດກັນ ລາຄາບ້ານເຮືອນໃນປະເທດອົດສະຕາລີແພງຂຶ້ນຍ້ອນ ຫຍັງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວເຄັ່ງຄັດການແຍກໂຕເພື່ອຄວາຣັນທີນຄົນເຂົ້າເມືອງ ພະຍາດລຳປີສະກິນເລີ່ມບຸກລຸກສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ຜະລິດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ແບບໃດກັນ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ທາງການວິກໂຕເຣຍຍັງໄຕ່ຕາມຊອກຫາບ່ອນເດີມໆຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສທີ່ຮ້າຍ ແຮງທີ່ມີຂຶ້ນໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກຫ່ວງໃຍກັບທີ່ພະນັກງານການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ນາຍຄູບໍ່ຫຼາຍຖືກຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ Roger Federer ຖອນໂຕອອກໄປຈາກ French Open ແລ້ວ ຂ່າວທົ່ວໄປ ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດວິກໂຕເຣຍຍັງກຳລັງໄຕ່ຕາມເບິ່ງວ່າໂຄໂຣນາໄວຣັສສາຍພັນເດລຕາເຂົ້າໄປຢູ່ກັບຊຸມຊົນໄດ້ແບບໃດກັນ ໃນວານນີ້ທີ 6 ມິຖຸນາ ມີກໍລະນີໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 4 ລາຍ ທີ່ 2 ຄົ ນມີສາຍພົວພັນເຖິງສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ Arcare Maidstone ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນແມລເບີນ ເຖິງເວລານີ້ຄົນວິກໂຕເຣຍ 2 ຄົນຈາກ 3 ຄົນຖືກຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໃນເມື່ອທີ່ແມລເ ບີນຍັງຖືກລັອກດາວຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່

Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີ ໃນວານນີ້ ປະກາດວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ເພີ່ມ 100,000 ໂດສ ຈະມີໄວ້ບໍລິການໃນໄວໆນີ້ ສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແລະ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ແກ່ທ່ານ ໝໍ GP Roderick McRae ປະທານສະມາຄົມການແພດອົດສະຕຣາລີ ສາຂາລັດວິກຕໍເຣຍ ດີອົກດີໃຈນຳການມີຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການແພດ ຫ່ວງໃຍນຳທີ່ມີຄົນທີ່ດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ນາຍຄູບໍ່ຫຼາຍ ຖືກ ຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຈາກແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ມັນຈະເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງທີ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຕ້ອງລາຍງານຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ແກ່ລັດ ຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເປັນລາຍສັບປະດາ ຄະນະທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຢາກຮູ້ຢາກຊາບກ່ຽວກັບລັອກດາວວິກຕໍເຣຍ ວ່າທາງການມີນະໂຍບາຍແບບໃດກັນສຳລັບການຈະຍຸຕິລັອກດາວ ອົງການຈັດຕັ້ງ Australian Industry Group ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າຢ່າງຍິ່ງຂຶ້ນ ລັອກດາວວິກຕໍເຣຍ 14 ມື້ນັ້ນ ເປັນສິ່ງບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ການລັອກດາວນັ້ນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃສ່ເສດຖະກິດ ສຸຂະພາບປະສາດ ແລະ ສຸຂະພາບ Innes Willox ຜູ້ນຳການປົກຄອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ລັອກດາວນັ້ນໃຊ້ພາສາອັນໂລດໂຜນ ແລະ ການທຳນາຍກ່ຽວກັບອັນມືດມົວຂອງຜູ້ນຳດ້ານສາທາລະນະສຸກບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຊາຍຄົນໜຶ່ງຖືກນຳໂຕກັບຄືນໄປໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮ ມຄວໍຣັນຕີນ ໃນກຸງເພີດ ລັດ Western Australia ພາຍຫຼັງທີ່ຈົບຄວໍຣັນຕີນໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຜູ້ກ່ຽວມາຈາກປະເທດໂຄລົມເບຍ ຜ່ານສະຫະລັດອາເມລິກາ ການທີ່ຜູ້ກ່ຽວພົ້ນຄວໍຣັນຕີນໄປນັ້ນ ຄືບໍ່ເປັນໂຄ ວິດ-19 ໃນເມື່ອຄວໍຣັນຕີນແລ້ວ ແຕ່ຫຼັງຈາກຄວໍຣັນຕີນນັ້ນສອງມື້ ຜູ້ກ່ຽວຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຄືວ່າຜູ້ກ່ຽວມົ້ມໄປຈາກຄວໍຣັນຕີນທີ່ໂຮງແຮມ Pan Pacific Hotel ໃນວັນສຸກທີ 4 ມິຖຸນາ ແຕ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນ ທີ 5 ຕໍ່ມາ ດຣ ແອນດີ ໂຣເບີດສັນ

um his test today was weaker, which is more in line ທາງການຕ່າງໆເຊື່ອວ່າຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວປ່ອຍຊິ້ນສ່ວນອັນສຳຄັນອອກມາ ແຕ່ບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕິດແປດກັນ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຂອງລັດຖະບານລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນລັດຖະບາ ນລັດ New South Wales ສຳລັບການຫາເອົາສະຖານທີ່ຄວໍຣັນຕີນ ຈາກການຄ້ຳຈູນໂດຍລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ອນນີ້ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍຕົກລົງກັນໄດ້ກັບລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ເພື່ອສ້າງສູນກາງຄວໍຣັ ນຕີນອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ

ຈະວິ່ງເຕັ້ນຜູ້ນຳ G7 ຊົດຊ່ວຍຊັກຍຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ໂລກນີ້ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 Johnson ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພະຍາຍາມສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນໂລກ ເ ມື່ອທີ່ທ່ານຈະພົບປະປະຊຸມກັນກັບຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກ ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ນະທີ່ກອງປະຊຸມ G7

ເດັກນ້ອຍອ່ອນນີ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ 8 ຂອງລາຊະບັນລັງອັງກິດ Matt Hancock ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອັງກິດເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອັງກິດກຳລັງໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນ ກ່ຽວກັບການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ເດັກ ໆ ຂັ້ນອາຍຸລະຫວ່າງ 12-55 ປີ ທີ່ພ້ອມກັນນີ້ໃນວັນທີ 3 ແລ້ວນີ້ ທາງການການຄວບຄຸມຢູກຢາໃນປະເທດອັງກິດຮັບຮູ້ເອົາຢາວັກຊີນ

ໂປບ Francis ຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກຂັ້ນໂລກນີ້ ເວົ້າວ່າ ທ່ານເຈັບລ້າວຍ້ອນການພົບເຫັນຊາກສົບຂອງນັກຮຽນ 215 ຄົນ ຢູ່ທີ່ບ່ອນທີ່ໃນອະດີດແມ່ນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນກາໂຕລິກໃນປະເທດການາດາ ນີ້ເປັນໄປພາຍ ຫຼັງທີ່ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການຄົນພື້ນເມືອງການາດາ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Trudeau ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ໂປບ Francis ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບບົດບາດໃນການຄວບຄຸມໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນກາໂຕລິກຫຼາຍຫົ ນແຫ່ງ ເດັກໆຄົນພື້ນເມືອງການາດາເຖິງຫຼາຍກວ່າ 150,000 ຄົນ ຖືກແຍກໂຕໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປໄວ້ໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຄຣິສຕຽນຕ່າງໆ ຈາກແຕ່ສະຕະວັດທີ 19 ຈົນຮອດສະໄໝ 70 ເພື່ອເຮັດໃ ຫ້ພວກດັ່ງກ່າວເຊື່ອມເຂົ້າກັບສັງຄົມຂອງຄົນຂາວໃນການາດາ Pope Francis Questi momenti difficili rappresentano un forte richiamo per tutti noi per allontanarci dal modello colonizzatore e anche delle colonizzazioni ideologiche di oggi e camminare fianco a fianco nel dialogo, nel rispetto reciproco, ຂໍໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງງຽບສະຫງົບໜຶ່ງນາທີ ເພື່ອພາວະນາສຳລັບຄົນພື້ນເມືອງການາ ດາທີ່ສູນເສຍຊີວິດນັ້ນ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງທີ່ມອງເບິ່ງຄົນທີ່ລອດຕາຍມາຈາກ Heart Attack ເຫັນວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມເທົ່ານັ້ນທີ່ປະສົບກັບ Heart Attack ໂທ 000 ເພື່ອຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Heart Foundation ເປີດເຜີຍ ໃຫ້ຮູ້ ເຫັນວ່າ 49 ເປີເຊັນຂອງຄົນປ່ວຍນັ້ນ ຂັບລົດໄປຍັງໂຮງພະຍາບານ ຫຼື GP Clinic ແທນທີ່ຈະໂທເອົາລົດພະຍາບານ ແລະ 54 ເປີເຊັນບໍ່ຮູ້ຈັກວີ່ແວວຂອງອາການ Heart Attack ແລະ ວິກິດໂຄວິດ-19 ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ປ່ວຍນັ້ນຊັກຊ້າໄວ້ ການປິ່ນປົວ ຍ້ອນຢ້ານກົວຈະຕິດແປດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໂຮງພະຍາບານມີພາລະຕື່ມຂຶ້ນ ຄົນທັງຫຼາຍຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ໂທ 000 ເມື່ອປະສົບກັບວີ່ແວວຂອງ Heart Attack ກິລາເທນນິສຂັ້ນ French Open ປາກົດວ່າ Roger Federer ຖອນໂຕອອກໄປຈາກການແຂ່ງຂັນນັ້ນແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ຊະນະໃນຮອບສາມຢ່າງຍາກຊາ ເພື່ອເປັນການຊົດຊ່ວຍທ່ານໄວ້ສຳລັບການແຂ່ງຂັນເທນນິສໃນເດືອນໜ້າ ໃນເດືອນສິງຫາປີນີ້ ຜູ້ກ່ຽວຈະໜຸ່ມເຖິງ ຂັ້ນອາຍຸ 40 ປີ ແລະ ທ່ານກຳລັງຈ້ອງໃສ່ Grand Slam ຄັ້ງທີ 21 ຢູ່ທີ່ Wimbledon ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ແລະ Serena Williams ກໍກະເດັນອອກໄປຈາກການແຂ່ງຂັນນັ້ນແລ້ວ ໃນການປະລາໄຊໃຫ້ແກ່ Elina 36 ແລະ 57 ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີເຍ ເທົ່າກັນກັ ບ 77 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.64 ຢູໂຣ 4.95 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,833.75 ດົງຫວຽດນາມ 3,148.59 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.11 ບາດໄທ 7,294.95 ກີບລາວ